خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يانۋاردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى پۈتكۈل ئۇيغۇر دىيارىدا مىڭغا يېقىن كونا رايوننى چېقىپ تاشلاپ، ئىككى يۈز مىڭدىن ئارتۇق ئاھالىنى يېڭى ئولتۇراق رايونغا ئىگە قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ ئاكتىپلىقىنى قوزغىتىش، ئورتاق مەسلىھەتلىشىش ۋە ئورتاق نازارەت قىلىشنىڭ لازىملىقىنى تەكىتلىگەن. خەۋەردە كونا رايونلارنى ئۆزگەرتىش ماھىيەتتە خەلق ئاممىسىنىڭ تۇرمۇشىنى راھەتكە ۋە بەختىيارلىققا ئىگە قىلىدىغانلىقى ئالاھىدە ئەسكەرتىلگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئىككى مىڭىنچى يىللاردا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا كونا رايون دەپ بېكىتكەن رايونلار بەش مىڭدىن ئاشىدىغان بولۇپ، ھازىرغىچە بۇلار تۈركۈمگە بۆلۈپ ئۆزگەرتىلىپ كەلگەن. بۇ خىلدىكى كونا رايونلارنى ئۆزگەرتىشنىڭ بىر تىپىك مىسالى خوتەندىكى دەريا بويى يېزىسىنى ئۆزگەرتىش بولۇپ، ئەسىرلەر بويى دەريا بويىنى ماكان قىلىپ كەلگەن ئۇيغۇرلار يېڭىدىن سېلىنغان ئولتۇراق رايونغا تەرەققىيات ئۈچۈن كۆچۈرۈلگەن. ئۇلارنىڭ ئەسلىدىكى ئانا ماكانىنى خىتاي كۆچمەنلىرى ۋە خىتاي شىركەتلىرى ئىگىلەپ، بۇ جاينى ساياھەتچىلىك بازىسى قىلىپ ئۆزگەرتىپ چىققان. بۇلاردىن ھەممىگە مەلۇملۇق بولغان يەنە بىر مىسال ئىككى مىڭىنچى يىلدىن ئىلگىرىلا باشلىنىپ بولغان قەدىمىي شەھەر قەشقەرنى چېقىش قۇرۇلۇشى بولۇپ، شۇ ۋاقىتلاردىلا ھەر ساھەنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىغان. نەتىجىدە ئەسلىدىكى كونا رايون دەپ قارىلىۋاتقان ئۇيغۇر مەھەللىلىرى چېقىلىپ، ئۇيغۇرلار يېڭىدىن سېلىنغان بىنا ئۆيلەرگە كۆچۈرۈلگەن. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى مارتتا ئېلان قىلغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ بۆشۈكىنى ۋەيران قىلىشتىكى كارتىنىلار ناملىق دوكلاتتا بۇ خىلدىكى ئۆزگەرتىشنىڭ ماھىيەتتە ئۇيغۇرلارغا خاس بولغان مەدەنىيەت كىملىكىنى ئۆچۈرۈش ئۇرۇنۇشى ئىكەنلىكى كۆپلىگەن ئىسپاتلار بىلەن كۆرسىتىپ بېرىلگەن ئىدى.
ئۇچتۇرپان ناھىيەسى تەۋەسىدىكى قاتتىق يەر تەۋرەشتىن كېيىن، خىتاي ھۆكۈمىتى يەر تەۋرەشنىڭ دەرىجىسى ئېغىر بولسىمۇ، ئەمما رايوندا ئاھالى شالاڭ بولغاچقا، ئېغىر ئۆلۈم يېتىم ۋە باشقا زىيان زەخمەت بولمىدى، دەپ خەۋەر بەرگەن. شۇنىڭدەك، بۇ قېتىمقى يەر تەۋرەشتە ھاياتتىن ئايرىلغانلارنىڭ پەقەت ئۈچ كىشى ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە ئەسكەرتكەن. ئەمما يەر تەۋرەشتىن كېيىنكى تۈرلۈك ئۇچۇرلار ھەقىقىي ئەھۋالنىڭ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئېيتقاندىن ئېغىر ئىكەنلىكىنى كۆرسەتمەكتە. خىتاي ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە يەر تەۋرەشتىن كېيىن خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى ئاپەتتىن كېيىنكى قۇتقۇزۇش ئىشلىرىغا ئىشلىتىش ئۈچۈن ئوتتۇز مىليون يۈەندىن كۆپرەك مەبلەغ ئاجراتقان شۇنىڭدەك زور ساندا ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش ئەشيالىرىنى ئەۋەتكەن گەرچە بۇ مەبلەغ ۋە ماددىي ئەشيالار خىتاي ئۆلكىلىرىدە ئىلگىرىكى ۋاقىتلاردا يەر تەۋرەشكە قارىتا ئاجرىتىلغان مەبلەغ سوممىسىغا سېلىشتۇرغاندا ئاز بولسىمۇ ئەمما ئۇچتۇرپاندىكى يەر تەۋرەشنىڭ زىيىنىنىڭ ئۇنچىۋالا كىچىك ئەمەسلىكىنى ۋاسىتىلىك ھالدا كۆرسىتىپ بەرگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە يىگىرمە تۆتىنچى يانۋارغا قەدەر ئۇچتۇرپان ۋە ئاقچى ناھىيەلىرى ئەتراپىدا ئىككى مىڭ قېتىمدىن ئارتۇق قالدۇق يەر تەۋرىگەن بولۇپ ئەڭ ئېغىرى ئالتە بالدىن يۇقىرى بولغان بىر قىسىم كىشىلەر يەر تەۋرەش ھەققىدە ئۆزلىرى كۆرگەن ياكى گۇۋاچىلاردىن ئاڭلىغان ئۇچۇرلارنى جۈملىدىن بىر قىسىم ۋىدېئو ۋە سۈرەتلەرنى تورلاردا ھەمبەھىرلىگەن بولسىمۇ ئەمما تېزدىن ئۆچۈرۈۋېتىلگەن شۇنىڭدەك بۇ خىل ئۇچۇرلارنىڭ ساختا ۋە ئۆزگەرتىلگەنلىكى تەكىتلىنىپ بۇ خىلدىكى توردا ھەمبەھىرلەشنىڭ ئىجتىمائىي تەرتىپنى بۇزۇش بولىدىغانلىقى ئەسكەرتىلگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يەر تەۋرەش جەريانىدا كۆرۈلگەن ئاپەتلەر ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى بۇ قەدەر قاتتىق كونترول قىلىشىمۇ بۇ ھەقتىكى گۇمانلارنى تېخىمۇ ئاشۇرغان
ئەنگلىيەدىكى خەلقئارا قۇللۇققا قارشى تۇرۇش جەمئىيىتى يېقىندا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە دائىر بىر يۈرۈش دوكلاتنى ئېلان قىلغان. يۈرۈشلۈك دوكلاتتا نۆۋەتتە دۇنيا مىقياسىدا ئومۇملىشىۋاتقان كىلىمات ئۆزگىرىشىگە قارىتا ئېلىنىۋاتقان دۇنياۋى تەدبىرلەردىن كۈن تاختا ۋە ئېلېكتىر قۇۋۋەتلىك ئاپتوموبىل مەسىلىسى نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلىنغان ھەمدە ھەر ئىككى ساھەنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە زور دەرىجىدە باغلىنىشلىق ئىكەنلىكى شەرھلەنگەن. دوكلاتلار مەبلەغ سالغۇچىلار ئۈچۈن، ھۆكۈمەتلەر ئۈچۈن ۋە ئوقۇرمەنلەر ئۈچۈن دېگەن تۈرلەر بويىچە يېزىلغان بولۇپ، كۈن تاختا ۋە ئاپتوموبىل باتارېيەسىگە چېتىشلىق تەمىنلەش زەنجىرىنى خىتايدىن يۆتكەش نۆۋەتتىكى قۇللۇق ئەمگىكىنى ئاياغلاشتۇرۇشنىڭ مۇھىم ھالقىسى دەپ كۆرسىتىلگەن. بولۇپمۇ يېڭىلاشقا بولىدىغان ئېنېرگىيە دەپ قارىلىۋاتقان تۈر ئارقىلىق ئېنېرگىيەدىن قايتا پايدىلىنىش ئەمەلگە ئاشۇرۇلغان بولسا، بولسىمۇ، بۇ تۈرلەرنىڭ ھەممىسىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ مەۋجۇت بولۇشى تۈپەيلىدىن بۇ ماھىيەتتە ئوڭ يانچۇقنى سۆكۈپ، سول يانچۇقنى ياماشتەك بىر ئىش بولۇپ قالغان. بۇ دوكلاتلاردا نۆۋەتتىكى يېشىل تېخنولوگىيە ساھەسىدىكى بايراقدار تۈرلەردىن بولغان كۈن تاختا ۋە ئېلېكتىر قۇۋۋەتلىك ئاپتوموبىل باتارېيەسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى كېسىپ تاشلاشتا مەبلەغ سالغۇچىلار ۋە ھۆكۈمەتلەرنىڭ يېتەكچىلىك رول ئوينىشى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىستېمالچىلارنىڭمۇ بىر شەخس سۈپىتىدە بۇ خىل ئاجرىلىشقا تۆھپە قوشۇش ئىمكانىيىتىنىڭ مەۋجۇتلۇقى كۆرسىتىلگەن. نۆۋەتتە بۇ ساھەدىكى تۈرلۈك خىزمەتلەر ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئىشلىنىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى يېشىل تېخنولوگىيە ساھەسىدىن ئۈزۈل-كېسىل خالاس قىلىشتا كۆپلىگەن خىرىسلار داۋاملىق مەۋجۇت بولماقتا.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يانۋاردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن ئۆزبېكىستان پىرېزىدېنتى شەۋكەت مىرزىيايېف بېيجىڭدا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشكەن ھەمدە مەخسۇس سۆھبەتتە بولغان سۆھبەتتە نۇقتىلىق قىلىپ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى ستراتېگىيىلىك ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى ئومۇميۈزلۈك يۈكسەلدۈرۈش مەسىلىسى مۇزاكىرە قىلىنغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ ئۆتكەن ئوتتۇز ئىككى يىللىق مۇساپىسىگە يۈكسەك باھا بېرىش بىلەن بىرگە، بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ غەلىبىسى ئۈچۈنمۇ ئىككى تەرەپنىڭ ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىشنىڭ مۇھىملىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن. شۇنىڭدەك خىتاي تەرەپنىڭ ئۆزبېكىستانغا قارىتىلغان ئىمپورت ۋە ئېكسپورت مىقدارىنى كۆپەيتىش، بولۇپمۇ ئۆزبېكىستاننىڭ ئېنېرگىيە ئەسلىھەلىرى قۇرۇلۇشىغا ياردەملىشىش ۋە ئېلېكتىر قۇۋۋەتلىك ئاپتوموبىلغا بولغان ئېھتىياجىنى زور كۈچ بىلەن قاندۇرۇشقا تىرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. شۇنداقلا ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى مەدەنىيەت ۋە سەنئەت ئالاقىسىنى كۈچەيتىش ئۈچۈنمۇ تېخىمۇ كۆپ ئۆزبېك ياشلىرىنىڭ خىتايدا ئوقۇشىغا شارائىت يارىتىپ بېرىش، ئۆزبېكىستاندا خىتايچە ئوقۇتۇش پروگراممىلىرىنى كېڭەيتىشنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇنىڭغا جاۋابەن مىرزىيايىف ئۆزلىرىنىڭ بۇنىڭدىن بەكمۇ شەرەپ ھېس قىلىدىغانلىقىنى شۇنىڭدەك ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ستراتېگىيىلىك ھەمكارلىقنى تېخىمۇ يۈكسەلدۈرۈشتىن ئالەمچە خۇشال بولۇۋاتقانلىقىنى ئىپادىلىگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزبېكىستان بىلەن بولغان بۇ خىل ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئىلگىرىكى ۋاقىتلاردا خىتاينىڭ ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىدىمۇ كۆپ قېتىم كۆرۈلگەن بولۇپ بۇنىڭ ئاقىۋىتى خىتاينىڭ ھەرقاچان قەرز دىپلوماتىيىسى ئارقىلىق بۇ دۆلەتلەرگە زامانىۋى بويۇنتۇرۇق سېلىشى بىلەن ئاياغلاشقانلىقى مەلۇم. بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نۆۋەتتە ئىجرا قىلىۋاتقان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ئۈچۈنمۇ ئۆزبېكىستان مۇھىم ئۆتكۈنچى رايونلاردىن ھېسابلىنىدۇ. ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى تىنچلىق ئىنستىتۇتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يىگىرمە بەشىنچى ماي ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى ئانالىز دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ دۇنياۋى بىخەتەرلىك سىستېمىسىنى مۇستەھكەملەشنى خالايدۇ. ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بولسا خىتاينىڭ مەبلىغىنى كىرگۈزۈش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىۋېلىشنى كۆزلەيدۇ، دەپ خۇلاسە چىقارغان ئىدى.
يېقىنقى مەزگىللەردە ئىزچىل خەلقئارا ساھەنىڭ دىققىتىدە بولۇپ كەلگەن مەسىلىلەرنىڭ بىرى تەيۋەن بوغۇزى بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھەر قاچان تەيۋەنگە تاجاۋۇز قىلىش ئېھتىماللىقىنىڭ بارلىقى ھەر قايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن كەڭ يەر ئېلىپ كەلگەن. ئەمما يېقىندا ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئەللىك ئىككى نەپەر ھەربىي مۇتەخەسسىسنى ئاساس قىلغان بۇ ھەقتىكى راي سىناشتا خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلغۇدەك ھەربىي قۇۋۋىتى يوق دېگەن خۇلاسە ئوتتۇرىغا چىققان. راي سىناشتا يىگىرمە يەتتە پىرسەنت كىشى خىتاينى سۇ ۋە قۇرۇقلۇقتىن ئوڭۇشلۇق ھالدا تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلغۇدەك قۇۋۋەتكە ئىگە دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. قالغانلار بىردەك بۇ خىل قۇۋۋەت مەۋجۇت ئەمەس دېگەن. مۇتلەق كۆپ قىسىم مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بۇ خىل قاراشقا مايىل بولۇشىدىكى سەۋەب، ناۋادا خىتاي تەيۋەنگە قوراللىق تاجاۋۇزنى باشلىسا، ئامېرىكا ئارمىيەسى بۇنىڭغا بىۋاسىتە ئارىلىشىدۇ، دېگەن چۈشەنچە بولغان. دوكلاتتا بۇ ھەقتە توختىلىپ، ئامېرىكا مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ توقسان بەش پىرسەنتى ناۋادا كەلگۈسى بەش يىل ئىچىدە خىتاي تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلسىلا، ئامېرىكا جەزمەن تەيۋەننى ھىمايە قىلىشقا قول تىقىدۇ، دەپ قارايدۇ، دېيىلىدۇ. شۇ قاتاردا تەيۋەنلىك ئوتتۇز بەش مۇتەخەسسىسمۇ بۇ قېتىملىق راي سىناشقا ياندىن قاتناشقان. ئۇلارنىڭ ئون يەتتە پىرسەنتىلا خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلغۇدەك ھەربىي قۇۋۋىتى بار دەپ قارىغان. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى خىتاي بىۋاسىتە ھەربىي ھۇجۇمغا ئەمەس، بەلكى تەيۋەننى ئىقتىسادىي جەھەتتىن قامال قىلىشقا ئۇرۇنۇشى مۇمكىن دەپ قارىغان. ئۇلارنىڭ پىكرىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا پۈتۈنلەي قادىر ئىكەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە كۆپچىلىك تەيۋەندىكى دېموكراتىك تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ بۇ قېتىمقى سايلامدا يېڭىپ چىقىشى ھەمدە يىللاردىن بۇيان ئىزچىل تۈردە خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى مەيداننى ئىپادىلەپ كەلگەن لەي چىڭدېنىڭ غەلىبىسى خىتاي بىلەن تەيۋەن ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تېخىمۇ كۆپ جىددىيلىككە گىرىپتار قىلىدۇ دەپ قارىغان.

خىتاي دائىرىلىرى ئۇچتۇرپان ۋە ئاقچى قاتارلىق ناھىيىلەردە يۈز بەرگەن قاتتىق يەر تەۋرەشتە پەقەت ئۈچلا كىشىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى خەۋەر قىلغان بولسىمۇ ئەمما ئۇلارنىڭ كىملىكى ۋە يۇرت تەۋەلىكى ھەققىدە ئېنىق مەلۇمات بەرمىگەن ئىدى مۇخبىرىمىزنىڭ ئۇچتۇرپان ۋە ئاقچى ناھىيىلىرىگە قىلغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا ئۆلگەنلەر سانىنىڭ ئۈچتىن كۆپ ئىكەنلىكى ئىشارەتلىنىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆلگەنلەردىن ئۈچ نەپىرىنىڭ ئاقچى ناھىيىسىنىڭ قۇلانسېرىق يېزىسىدىن ئىكەنلىكى ۋە بۇ ئۈچ كىشىنىڭ قىرغىز مىللىتىدىن ئىكەنلىكى ئايدىڭلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خىتاي ئاخبارات ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئۇچتۇرپان ۋە ئاقچى قاتارلىق ناھىيەلىرىدە يۈز بەرگەن يەر تەۋرەشنىڭ قاتتىق بولغانلىقى ۋە قۇتقۇزۇش سەپەرۋەرلىك ھەرىكىتىنىڭ كەڭ كۆلەملىك بولغانلىقىنى كۆپلەپ خەۋەر قىلغان بولسىمۇ، نەق قازاغا ئۇچرىغان ئاھالىلەرنىڭ كۆرۈنۈشلىرى ھەققىدە ئاساسەن دېگۈدەك ئۇچۇر بەرمىدى، شۇڭا خەۋەردە دېيىلگەن ئۆلگەنلەرنىڭ ئۈچ نەپەر، يارىلانغانلارنىڭ ئەللىك بىر ئىكەنلىكى ھەققىدىكى ئۇچۇر مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ گۇمانىنى قوزغىدى. بىز يەر تەۋرەش ئەڭ ئېغىر بولغانلىقى مەلۇم بولغان ئۇچتۇرپان ۋە ئاقچى ناھىيەسىگە تېلېفون قىلىپ، ئۆلگەنلەرنىڭ سانى ۋە كىملىكلىرى ھەققىدە مەلۇمات سۈرۈشتە قىلدۇق. قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟

سىلىنىڭ مەھەللىدە ئەڭ ئېغىر زەخمىگە ئۇچرىغان، دوختۇرخانىغا ئاپىرىلغانلار بارمۇ؟ ئۇ قولۇم قوشنىلارغىمۇ دىققەت قىلمىدىڭلار؟
دائىرىلەر ھۆكۈمەت ئاخباراتىدا ئاپەتنىڭ ئاھالىلەرنىڭ ھاياتى بىخەتەرلىكىگە ئېلىپ كەلگەن زىيان زەخمەتلىرى ھەققىدە دۆلەت ئاخباراتىدىكى قىسقىچە باياندىن باشقا تەپسىلىي دوكلات بەرمىگەن. مۇشۇ خەۋەردە كۆرسەك ئۇنى چىقارغانلىقىغا ئۇچرىغانخۇ دەيمىز دېگەندەك. ئىدارىدىن مۇنداق دوكلات سۈپىتىدە بىلدۈرمىدىما؟
ئىدارىدىن چۈشۈرمىگەنلىرىدىن توغرۇلۇق سۆز نەچچە پۇلدۇر چۈشكەن كۈنلەر ھەقتا؟ مەزكۇر ساقچى خادىمى شۇ كۈنى ئۆيدە بولۇپ، يەر تەۋرىگەندە دەرھال سىرتقا قېچىپ چىققان ۋە ساقچى ماشىنىسىدا ئولتۇرۇپ سوغۇقتىن

ئەھۋاللا بول. تا ھازىرغىچە كىرمەيسىزلەر شۇنداقمۇ؟ تۈنۈگۈن كىردۇق شۇ نورماللاشقاندىن كېيىن تۈنۈگۈن كۈندۈزلەر ئوخشام كەتتى. ئۇ ئۆزى تۇرۇۋاتقان بىنادا كىشىلەرنىڭ قېچىپ چىقىشلىرىغا شاھىت بولغان ۋە ئۆلگەن ۋە يارىلانغانلار ھەققىدە خەۋەر ئاڭلىمىغان. ئۇ يەنە خىزمەت بېرىپ كېلىش جەريانىدا ئۇچتۇرپان بازار ئىچىدىكى بىر قىسىم بىنالارنىڭ زەخىملەنگەنلىكىنى كۆرگەن، ئەمما بۇ بىنالاردا ئۆلۈش ۋە يارىلىنىشنىڭ بولۇپ بولمىغانلىقىدىن

ئۇ جەمئىيەتتىن ۋە ۋەقەدە ۋەزىپە ئۆتىگەن خىزمەتداشلىرىدىن ئاڭلىغانلىرىغا ئاساسەن، ئۇچتۇرپاندا يەر تەۋرەشنىڭ يامان يېزىسىدا ئەڭ ئېغىرى بولغانلىقى ۋە شۇ يېزىدا كىشىلەرنىڭ بەلگىلىك ساندا ئۆلگەن بولۇش ئېھتىماللىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئۈچ ئادەم ئۆلگەن، يامانسۇدا ئۆلگەنمۇ ياكى ئاقچىدا، ئاقچىدا ئۆلگەن دەپ ئاڭلىدىڭىزمۇ؟ خەۋەرگە چىقارغىنى ئاقچى دەپ چىقىرىپتۇ، ئاقچى، شيا، شۇنى شياڭ دەپ. شۇ خەۋەرگە چىقارغىنى ئاقچى دەپ يېزىپتۇ. ھۆكۈمەت خەۋەرلىرىدە يەر تەۋرەشنىڭ ئۇچتۇرپاننىڭ يامانسۇ ۋە ئاقچىنىڭ قۇلانسېرىق يېزىسىدا ئېغىر بولغانلىقى تىلغا ئېلىنغان مەزكۇر خادىمنىڭ دېيىشىچە يۇقىرىقى ئىككى يېزىدا

تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئاقچى ناھىيە بازار ئىچى ساقچى خادىمى ئاقچىدا يەر تەۋرەشتە ئۆلگەن ئۈچ كىشىنىڭ ئۆز تەۋەلىكىدە ئەمەسلىكى ۋە ئۇلارنىڭ قۇلانسېرىق يېزىسىدىن ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.

مەزكۇر يېزىنىڭ ساقچىخانا باشلىقىمۇ ئاقچىدا يەر تەۋرەشتە ئۆلگەن ئۈچ كىشىنىڭ قۇلانسېرىق يېزىسىدا ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.

ھە ما يەر تەۋرەشتە ئۆلۈپ كەتكەنلەر بۇ قىرغىزمۇ بۇ ئۇيغۇرمۇ ئۈچ كىشى ئۈچ كىشى ئۆلۈپ كەتكەنلەر قىرغىز ئەمما ئۇ ئۆلگۈچىلەرنىڭ ئىسىم ۋە يېشى قاتارلىق ئۇچۇرلاردىن پەقەت يېزا باشلىقى ۋە سېكرېتارلارنىڭلا خەۋەردار ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى ئىسمى نېمە بىرسىنىڭكى ياش چوڭىنىڭ. ئۇنىڭ ئىسمىنى بىزگە سولىنگانلار ئۇقىدۇ

ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۈرلۈك تەبرىكلەش پائالىيەتلىرىنىڭ تەييارلىقلىرى باشلىنىپ كەتكەن نۆۋەتتە خىتاي تاراتقۇلىرىدا چاغان بايرىمىنىڭ ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن دائىرە مەزمۇن شەكىل جەھەتلەردىن تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە تەبرىكلىنىدىغانلىقى بەس بەس بىلەن تەشۋىق قىلىنماقتا تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن مەلۇماتىدا بولسۇن خىتاي تاراتقۇلىرىدىن ئىگىلىنىشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق خىتاينىڭ چاغان بايرىمى يېتىپ كېلىشى ئالدىدا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئاتالمىش چاغان بايرىمىلىق خۇشال كەيپىيات يارىتىلغان تەشۋىقات پائالىيەتلىرىنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا

ئالاھىدە بازارنىڭ بەرپا قىلىنغانلىقى خەۋەر قىلىنغان. مەزكۇر خەۋەردە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى، شۇنداقلا تونۇر كاۋىپى، زىخلىق كاۋاپ، سامسا قاتارلىق ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى تائاملىرى ۋە ئۇيغۇر ناخشا مۇزىكىلىرى قاتارلىق سەنئەت نومۇرلىرىنى گۇاڭجۇغا ئېلىپ كېلىپ، تەڭرى تېغى بىلەن جۇجياڭ دەرياسىنىڭ چوڭقۇر دوستلۇقىنى كۈچەيتىش تەشۋىق قىلىنغان. ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان تۇڭگان ئانالىزچى ما جۈ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭى شەكىللەندۈرۈش قاتارلىق ناملاردا ئاسسىمىلياتسىيە ۋە ئۇيغۇر كىملىكىنى يوقىتىش سىياسىتى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ روزى ھېيت قۇربان ھېيت نورۇز بايرىمى قاتارلىق مىللىي ۋە دىنىي بايراملىرىنى چەكلەپ ئورنىغا خىتاينىڭ چاغان ۋە باشقا بايراملىرىنى مەجبۇرلاپ تېڭىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى
ھازىر ئۇيغۇرلارنى ئېلىپ ئېيتساق ئۇلار ھەقىقەتەن زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتىدۇ ۋە ئازابلىنىۋاتىدۇ. ئەمما مېنىڭچە بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتى ئۇنچە ئاسان بۇزۇۋېتىلىدىغان ياكى يوقىلىپ كېتىدىغان نەرسە ئەمەس. بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىسلام دىنىغا بولغان كۈچلۈك ئېتىقادى، قەيسەرلىكى، شۇنداقلا ئۇيغۇر ئىسلام مەدەنىيىتىنىڭ چوڭقۇر يىلتىزى ۋە جەمئىيەت قۇرۇلمىسىنىڭ پۇختىلىقى بۇنى ئوچۇق كۆرسىتىپ تۇرماقتا. ئىسلام مەدەنىيىتى ئۇيغۇر تۇپراقلىرىنىڭ ھەر بىر قۇم دانىسىغا ۋە ھەر بىر ئىنساننىڭ قەلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىغا سىڭىپ كەتكەن. مانا بۇ ئۇيغۇر خەلقىدىكى ئېتىقادنىڭ مۇستەھكەم كۈچىدۇر. ئۇيغۇرلار پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا مەدەنىيەت تارىخى ۋە ئېتىقاد ئەنئەنىلىرىنىڭ مەركىزىدە تۇرۇۋاتقان بىر خەلقتۇر. شۇڭا مەن خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ بىمەنە سەپسەتىلىرى، ۋە ئىدېئولوگىيەلىك تەشۋىقاتلىرى ئىسلام مەدەنىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ قەلبىدىكى چوڭقۇر ئورنى بىلەن رىقابەتلىشىشكە ھەرگىزمۇ يەتمەيدۇ دەپ قارايمەن. خىتاي باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون سەككىزىنچى يانۋار كۈنى بەرگەن خەۋىرىگە قارىغاندا، تور تىجارەتچىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق چاغانلىق شىنجاڭ مەھسۇلاتلىرىنى توردا سېتىش ۋە سېتىۋېلىش ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسى قىسى ئۈرۈمچىدە باشلانغان. خەۋەردە دېيىلىشىچە، خىتاينىڭ چاغان بايرىمىنى مولچىلىق ئىچىدە ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ئۇيغۇر رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن كەلتۈرۈلگەن تۈرلۈك قۇرۇق مېۋىلەر ۋە ئۇيغۇر يېمەكلىكلىرى تور ئارقىلىق سېتىلىشقا باشلىغان. گوللاندىيەدىكى لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر سىدىق خانىم، لاگېرلار باشلانغاندىن بۇيان خىتاينىڭ چاغان قاتارلىق ئەنئەنىۋى بايراملىرىنى ئۇيغۇرلارغا تېخىمۇ قاتتىق شەكىللەردە مەجبۇرىي تېڭىشقا باشلىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي دائىرىلىرى شۇ ۋاقىتلاردىن باشلاپلا ئۇيغۇرلارنىڭ غۇرۇرىغا تېگىدىغان ھارام يېمەكلىكلەر ۋە چوشقا گۆشى تەركىبى بولغان يېمەكلىكلەرنى يېيىشكە مەجبۇرلاش ھاراق ئىچىشكە قىستاش خىتايلار بىلەن بىللە غىزالىنىشقا زورلاش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ

بىز ئاڭلاپ كەلگەن، كۆزىمىزدە كۆرۈپ كەلگەن ئۇلار ھەرگىز، ھەرگىز بايراملىرىدا ئەنئەنىۋى ئۆزىنىڭ ئاشۇ تۈگرە تۈگۈش، يۈەنشياۋ دەپ قويىمىز ئەمدى مۇنداق كۇمىلاچ ئاق. شۇ تاماقنى يەيدۇ. بىز شۇ خىتايلار بىلەن بىللە ئاشۇ يەردە ياشىدۇق، خىتايلار بىلەن بىللە خىزمەت قىلدۇق بىر ئىدارىلاردا. پەقەت بىز پائالىيەت ئۆتكۈزگەن ۋاقىتلىرىمىزدا، مەسىلەن، رېستورانلاردا بىر تاماق يېگەن ۋاقىتلاردا ئەمدى ئۇ بۇيرۇپ چىقىدۇ ئۇ تاماقلار. بولمىسا بايراملىرىدا ئېزىپ تېزىپ ئۇيغۇر تائاملىرىنى ھەتتا بىرەر پارچە نېنىنىمۇ ئۇنداق ئۆزىنىڭ سورۇنلىرىغا ئۆيلىرىگە قەتئىي ئەكىرمەيدۇ ئۇنداق نەرسە پەقەت يوق ئەمما بۇ قېتىم بۇ يىل ماۋۇ ئۆزىنىڭ شۇ ئەنئەنىۋى بايراملىرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىختىن بۇيان يەپ كېلىۋاتقان شۇ مەسىلەن ئۇيغۇر تائاملىرىنى كاۋاپلىرىنى سامسىلىرىنى بۇ بايرامغا ئەكىرىشى، ئۆزىنىڭ شۇ بايرامغا سىڭدۈرۈشى، دېمەك، مۇشۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر خىتايلارنىڭ ئارىسىدىكى پەرقنى يوقىتىپ، بىز ئەزەلدىن مۇشۇ ئەنئەنىۋى بايراملىرىمىزدىمۇ مانا مۇشۇنداق ئەنئەنىۋى تاماقلارنى يەيتتۇق دەپ، بىزنىڭ شۇ مەدەنىيىتىمىزنىمۇ ئۆزىنىڭ قىلىۋالماقچى، مەن ئاشۇنداق ئويلىدىم.
ھازىر ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان، ئىلگىرى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر فولكلورى كەسپى بويىچە ئوقۇتقۇچى بولغان مېھراي مەمتىلى خانىممۇ بۇ ھەقتىكى سۆھبىتىمىزگە داخىل بولدى. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ھەر خىل شەكىلدىكى يۇمشاق ۋە قاتتىق ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنىڭ بىر پارچىسى بولغان ئەنئەنىۋى بايرام ۋە ئۆرپ ئادەتلەرنى يوق قىلىشقا ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاي ئەنئەنىۋى بايراملىرىنى ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرلاپ كەلگەنلىكىنى تەكىتلىدى دۇنيا تارىخىدا كولونىستلارنىڭكى يەرلىك خەلقلەرنى ئۆزگەرتىمەن دەپ قىلغان تىرىشچانلىقلىرىنىڭ ھەممىسى بەربات بولغان كولونىست تارىخى ئاخىرلىشىۋاتقان مۇشۇنداق دەۋردە خەلقىمىز مۇشۇ جىددىي تۈردە ئۆزگەرتىش مەجبۇرىي ۋاز كەچتۈرۈش دېگەندەك قىستاشلارغا توغرا كېلىۋاتىدۇ ئەمما ھەرقانداق مەجبۇرلانغان ئۆرپ ئادەت قىممەت قاراشلىرى دىنىي ئېتىقاد ھەممىسى ئۇلارنىڭ ئۆزى بىلەنلا قالىدۇ ھەرگىزمۇ ئۆزگىرىپ كەتمەيدۇ خەلقىمىز ئۇزۇن مۇددەت خىتاي بىلەن قوشنا ياشىغان بولسۇن ياكى خىتاي بىلەن بىر چېگرىدە ياشىغان بولسۇن ئەلۋەتتە چېگرىداش مىللەتلەرنىڭكى تەسىرى بىر بىرىگە ئۆتكەن بولىدۇ ئەمما بىزنىڭ ۋاز كېچىپ بولمايدىغان ھەم ۋاز كەچمەيدىغان بىر مەدەنىيەت ئەنئەنىمىز بار خەلق بۇ ئىشلارنى خىتاي قانداقلا ۋاسىتىلەرنى قوللانسۇن يۇمشاق ۋاسىتىنى قوللانسۇن قاتتىق ۋاسىتىنى قوللانسۇن خەلقىمىز ئەمەل قىلىپ كېلىۋاتقان تۇرمۇش ئۆرپ ئادەتلىرىدىن ھەرگىزمۇ ۋاز كەچمەيدۇ دەپ قارايمەن ھەممىسى ئىچىدە بىلىدۇ. ئەينى ۋاقىتلاردا مەدەنىيەت ئىنقىلابىدىمۇ نۇرغۇن زىيالىيلىرىمىزغا چوشقا باققۇزۇپ، چوشقا قوتانلىرىنى تازىلىتىپ ئاشۇنداق قىلغان. لېكىن بۇ ھەرىكەتلەرنىڭ ھەممىسى مەڭگۈلۈك ئەمەس. بىر دەۋر ئالماشسا يەنە بىر دەۋر ئۇيغۇرلارنىڭ قەھرىمان پەرزەنتلىرىنى تۇغىدۇ. روھىمىز ھەرگىز ئۆلمەيدۇ، روھىمىزنى چۈشۈرمەسلىكىمىز كېرەك. روھىمىز، ئۇيغۇر روھىنىڭ داۋاملىق راۋاجلىنىپ، داۋاملىق قەيسەر تۈردە قارشى تۇرۇشى ئۈچۈن بىز ئەۋلادلىرىمىزنى ياخشى تەربىيەلىشىمىز، ئۇيغۇر روھىدا، ئۇيغۇر قىممەت قارىشىدا تېخىمۇ چىڭ تۇرۇپ ئۆستۈرۈشىمىز ھەم ئۆزىمىزنىڭمۇ مەۋقەسىدە چىڭ تۇرالايدىغان بىر مىللەت ئىكەنلىكىمىزنى بىلدۈرۈپ قويۇشىمىز كېرەك. خىتاي خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي بۇ يىللىق مەركىزىي تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكىنى خىتاينىڭ بېيجىڭ، چاڭشا ۋە شېنياڭ قاتارلىق ئۈچ چوڭ شەھەردىن باشقا تۆتىنچى نەق مەيدان نۇقتىسىنى قەشقەردە ئۆتكۈزۈشنى پىلانلىغان ئىكەن. يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنى بې دې تېدا ئېچىلغان خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگە ئۇنىۋېرسال قەرەللىك قاراپ چىقىش يىغىنىدا ئامېرىكا ئەلچىسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنىڭ ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى قايتا ئوتتۇرىغا قويۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى قاتتىق تەنقىد قىلغانىدى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەيدانى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشكەن. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىدىن ئاڭلايسىلەر.
بېدېتېنىڭ جەنۋەدىكى باش شتابىدا ئېچىلىۋاتقان خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگە ئۇنىۋېرسال قەرەللىك قاراپ چىقىش يىغىنىدا ئامېرىكىنىڭ بېدېتېدىكى باش ئەلچىسى مىشېل تەيلور

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇ يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىگە سەككىز تۈرلۈك تەلەپنى ئوتتۇرىغا قويدى. باش ئەلچى مىشېل تەيلورنىڭ بۇ باياناتى ئامېرىكىنىڭ BDTدىكى باش ئەلچىلىكىنىڭ تور بېتىدە ۋە باش ئەلچىنىڭ ئېكس ھېسابىدا ئىنگلىزچە، ئۇيغۇرچە، خىتايچە، تىبەتچە تىللاردا بىرلا ۋاقىتتا ئېلان قىلىندى. ئامېرىكا باش ئەلچىسىنىڭ BDT يىغىنىدا ئېلان قىلغان كۈچلۈك باياناتى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشتى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى پېتېر ئېرۋىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۆز قاراشلىرىنى رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بىلەن ئورتاقلاشتى.

تىلى، دىنى ياكى ئېتىقادىغا بولغان كەمسىتىشنى توختىتىش، تىبەت ۋە شىنجاڭدىكى ياتاقلىق مەكتەپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەجبۇرىي ئاسسىمىلياسىيە قىلىش سىياسەتلىرىنى ئاخىرلاشتۇرۇش. تۆتىنچى، پۈتۈن خىتاي مىقياسىدىكى قىيناش، تۇرالغۇ جايىغا ناھەق نەزەربەند قىلىش ۋە زىيانكەشلىك قىلىشنى توختىتىش. بەشىنچى، شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك، مەجبۇرىي توي قىلدۇرۇش، تۇغۇت چەكلەش، تۇغماس قىلىۋېتىش، بالا چۈشۈرۈش ۋە ئائىلىلەرنى مەجبۇرىي ئايرىۋېتىشنى توختىتىش. ئالتىنچى، خوڭ كوڭدىكى دۆلەت خەۋپسىزلىكى قانۇنىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دۆلەت خەۋپسىزلىكى، جاسۇسلۇققا قارشى تۇرۇش، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ياكى توپىلاڭ چىقىرىشقا قۇتراتقۇلۇق قىلىش قانۇنلىرىغا ئوخشاش مۈجمەل دۆلەت قانۇنلىرىنى بىكار قىلىش. يەتتە، خوڭكوڭ ۋە ماكاۋنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاياللار، ھەمجىنس ئەر-ئاياللار ۋە غەيرىجىنسلىق ئىنسانلار، ئەمگەكچىلەر، شۇنداقلا دېھقان ئىشلەمچىلەرگە قارىتىلغان باستۇرۇش تەدبىرلىرىنى ئاخىرلاشتۇرۇش. سەككىز، بولۇپمۇ شىنجاڭ ۋە تىبەتكە، BDT نىڭ توسالغۇسىز، ۋە ئەھمىيەتلىك زىيارەت قىلىشىغا يول قويۇش. باياناتتا يەنە مۇنۇلار تەكىتلەنگەن، بىز شىنجاڭدا داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى، پۈتۈن خىتاي مىقياسىدا، جۈملىدىن ئىچكى موڭغۇل تىبەتتە يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى، خوڭكوڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئاساسىي ئەركىنلىكنىڭ يوقىتىلىشى ۋە چەت ئەللەردىكى شەخسلەرنى جىمىقتۇرۇش ئۈچۈن يۈرگۈزۈلگەن چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشلارنى ئەيىبلەيمىز. ئامېرىكا باش ئەلچىسى مىشېل تەيلورنىڭ يۇقىرىقى سەككىز تۈرلۈك باياناتىغا ئىنكاس قايتۇرغان پېتېر ئېرۋىن يەنە مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. together a number of its supporters many of which are close economic partners of the Chinese government um countries in central Asia and South Asia بۇ قېتىم خىتاينىڭ ئىتتىپاقداشلىرى خىتاينىڭ مەجبۇرلىشى ياكى مەنپەئەت بېرىشى بىلەن خىتاينىڭ پايدىسىغا بايانات بەردى بۇلار خىتاينىڭ ئىقتىسادىي تۇزىقىغا چۈشۈپ قالغان ياكى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىغا ئەزا بولغان دۆلەتلەردۇر ھالبۇكى بىز بۇ قېتىم يەنە بې دې تېغا ئەزا ئون نەچچە دۆلەتنىڭ خىتايغا قارشى ناھايىتى كۈچلۈك باياناتلارنى بەرگەنلىكىگىمۇ شاھىت بولدۇق. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمۇ ئامېرىكىنىڭ بېدېتېدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى مىشېل تەيلور خانىمنىڭ خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى توغرىسىدىكى باياناتىنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئامېرىكا باش ئەلچىسى تەيلور خانىمنىڭ بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتى يىغىنىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان جىنايىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ كەسكىن تىل بىلەن ئىپادە قىلغانلىقىنى قىزغىن قارشى ئالىمىز بۇ بىزگە زور ئۈمىد بېرىدۇ ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يېپىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان تىرىشچانلىقىغا نىسبەتەن بېرىلگەن ئېنىق ۋە كەسكىن بىر جاۋاب بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بىزمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە يەنە بىر قېتىم رەھمەت ئېيتىمىز. ئۇ ئامېرىكا باش ئەلچىسى مىشېل تەيلور خانىمنىڭ BDTدىكى يىغىندا خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىۋاتقانلىرىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىكەنلىكىنى ئېنىق تەكىتلىشى خىتايغا بېرىلگەن بىر كۈچلۈك سىگنال دېدى.
ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان خىتاينىڭ تارىخىنى چۈشەندۈرۈشتە قوللىنىلغان ئولپان تۈزۈمى ۋە خىتاي سۇلالىسى قاتارلىق ئۇقۇملار خىتايدىكى مۇستەملىكىچىلىككە خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ ئاسسىمىلياتسىيىسىگە ۋە ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي كۆچۈشكە زورلاش سىياسىتىگە خىزمەت قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاينىڭ تارىخىنى چۈشەندۈرۈشتە قوللىنىلغان ئولپان تۈزۈمى ۋە خىتاي سۇلالىسى قاتارلىق ئۇقۇملارنى چوڭقۇر چۈشىنىش ئۈچۈن مۇخبىرىمىز ئۇيغار ئامېرىكا جورجتاون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ پروفېسسورى، ئۇيغۇر ئېلى تارىخى بويىچە كىتاب ۋە ماقالىلەرنىڭ ئاپتورى جەيمىس مىلۋارد بىلەن مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ باردى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار بۇ پروگراممىدا بولسۇن. جورج تاۋن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى چىڭ سۇلالىسى خىتاي ۋە ئۇيغۇر ئېلى تارىخ تەتقىقاتچىسى جېيمىس مىلۋارد خىتاينىڭ ئولپان تۈزۈمى ھەققىدە ئىلمىي ماقالىسى ئېلان قىلغان بۇ ماقالىسىدە ئولپان تۈزۈمى ھەققىدە ھازىرغىچە توغرا بىلىنگەن خاتالىقلارنى تەنقىد قىلغان ۋە تۈزەتكەن جېمس مىلۋارد ئەپەندى كەمبرىج ئۇنىۋېرسىتېتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان تارىخ ژۇرنىلىدا تارىخچىلارنىڭ بېيجىڭنىڭ خىتاي ئەمەس گۇرۇپپىلارنىڭ خىتايغا تەۋە تارىخ توغرىسىدىكى ھېكايىلىرىنى قانداق داۋاملاشتۇرغانلىقى ھەققىدە توختالغان ئۇ مۇنداق دېگەن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى خارۋارد نەشرىيات تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان چىڭ سۇلالىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى تارىخ دەرسلىكىدە شىنجاڭ موڭغۇلىيە ۋە تىبەتنىڭ چىڭ سۇلالىسى تەرىپىدىن بىرلىككە كەلتۈرگەنلىكى بايان قىلىنىدۇ بۇنىڭدا پەقەت خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن ياقتۇرىدىغان يېقىشلىق باھانىسى تەرجىمە قىلىنغان مەزكۇر ماقالىدە پروفېسسور جېيمىس مىلۋارد يەنە مۇنداق دېگەن ئۇزۇن يىللار خىتاينىڭ تارىخنى چۈشەندۈرۈشتە قوللىنىلغان ئولپان تۈزۈمى خىتايلاشتۇرۇش ۋە خىتاي سۇلالىسى قاتارلىق ئۇقۇملار خىتايدىكى مۇستەملىكىچىلىكنى خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ ئاسسىمىلياتسىيىسىنى ۋە مەجبۇرىي كۆچۈشكە زورلاشنى ئوچۇق ئاشكارا تونۇشتا چەكلەش رولىنى ئوينايدۇ خىتاينىڭ تارىخىنى چۈشەندۈرۈشتە قوللىنىلغان ئولپان تۈزۈمى خىتايلاشتۇرۇش ۋە خىتاي سۇلالىسى قاتارلىق ئۇقۇملار ھەققىدە پروفېسسور جېيمىس مىلۋارد بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتى تۆۋەندىكىچە ئولپان تۈزۈمى ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بەرسىڭىز
ئولپان تۈزۈمى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىدا داڭ چىقارغان بىر پىكىردۇر بۇ خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيان باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان تاشقى مۇناسىۋەتكە قارىتا بىر خىل ئوخشاش ئۇسۇلنى ئىزچىل قوللانغانلىق پىكرىدۇر يەنى بۇ پىكىر بويىچە باشقا كىشىلەرنى ۋە باشقا دۆلەتلەرنى خىتايغا كېلىپ ئىمپېراتورغا تازىم قىلدۇرۇش تەلەپ قىلىنىدۇ ئاندىن بۇنىڭ بەدىلىگە ئۇلارنىڭ خىتاي بىلەن سودا قىلىشىغا رۇخسەت قىلىنىدۇ بۇ يەردە ئىپادە قىلىنغان بىرىنچى ئىدىيە شۇكى خىتاي بىلەن سودا قىلىش ئۈچۈن سىزدىن ئۆزىڭىزنى تۆۋەنرەك قىياپەتتە كۆرسىتىپ، ئىمپېراتورغا باش ئېگىشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ ئىدىيە شەرقتە بولغان بىر ئىدىيە ئىدى. بۇ ئون توققۇزىنچى ئەسىردە چىڭ ئىمپېرىيەسىنىڭ قانداق قىلىپ تاشقى مۇناسىۋەتنى بىر تەرەپ قىلغانلىقى ۋە نېمە ئۈچۈن ئۇلار سودا قىلماقچى بولغان ياۋروپا دۆلەتلىرى بىلەن مەسىلە كېلىپ چىققانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. بۇ يەردە ئۇنىڭدىن باشقا نەرسە بار. ئەمما بۇ ئۇقۇمنىڭ ئارقىسىدىكى ئىدىيە خىتايدا تاشقى مۇناسىۋەتتە ئەزەلدىن ئەنئەنىۋى پىكىرنىڭ بارلىقىنى، يەنى يەر شارلىشىش ئىدىيەسىنىڭ بارلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. لېكىن ئۇلاردىكى بۇ پىكىر ۋە ئىدىيە ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا ئەپيۈن ئۇرۇشى بىلەن يوق بولغانىدى.
سىياسەتشۇناس ئالىملار ئوتتۇرىغا قويغان

دۆلەت تەشكىلاتى بولغان. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ دۆلەتنىڭ ئۈستىدە ناھايىتى كۈچلۈك بىر كىشى بار. ئاندىن قاغانلارنىڭ ھەممىسى ناھايىتى خۇشال ھالدا ئۇنىڭغا بويسۇندى. خىتاي ئەنە شۇ مەركەزدە بولۇپ خىتاينىڭ ئورنى ئۈستۈن بولغان، دېگەندىن ئىبارەت. بۇ نەزەرىيەگە ئاساسلانغاندا خىتاي ناھايىتى ئۈستۈن ئورۇندا تۇراتتى. شەرقىي ئاسىيا رايونى ۋە باشقا دۆلەتلەرگە خىتاي دۆلىتىنىڭ نوپۇسى ۋە كۇڭزىنىڭ تەسىرى ناھايىتى چوڭ بولغان. بۇ دېۋىد كارپ ئىسىملىك بىر سىياسەتشۇناس تەرىپىدىن يېقىندا ئوتتۇرىغا قويۇلغان نەزەرىيە. نۇرغۇن سىياسەتشۇناس ئالىملار بۇنى قوبۇل قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە شەرقىي ئاسىيادىكى ئەنئەنىۋى تاشقى مۇناسىۋەت باشقا جايلاردىكى تاشقى مۇناسىۋەتلەرگە ئوخشىمايدۇ. چۈنكى بۇ مۇناسىۋەت بىر بىرىگە باراۋەر مۇئامىلە قىلىدىغان بىر تۈركۈم دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ئەمەس. ئۇ خىتاينىڭ ئۈستۈنلۈكىنى ھەممە ئادەم ئېتىراپ قىلىدىغان سىستېما ئىدى ھەمدە ئادەمنىڭ بويسۇنۇشى كېرەك بولغان دەرىجە تۈزۈم بار ئىدى دېگەنلەرنى كۆرسىتىدۇ. تالاش-تارتىش يەنە مۇنداق مەزمۇنلاردا داۋاملاشقان بولۇپ، بۇ ياۋروپانىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى تاشقى مۇناسىۋەتلىرىدىن تېخىمۇ تىنچ ئىدى. بۇ پىكىرگە ئاساسلانغاندا، غەرب ئوتتۇرىغا چىقىشتىن ئىلگىرى ئاسىيادا تىنچ بولغان دەرىجە تۈزۈمى مەۋجۇت بولغان. شۇنداق قىلىپ، كونا پىكىرنىڭ يېڭى نۇسخىسى قوبۇل قىلىندى. بۇ پىكىرنى سىياسەتشۇناسلار ئوتتۇرىغا قويدى. ئەلۋەتتە، بۇ پىكىردە خاتالىق بار. بۇ ھەرگىزمۇ توغرا ئەمەس. نۇرغۇن سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بۇ خاتا. بۇ تېمىنى تەتقىق قىلىشىم ئۈچۈن كۆپ ۋاقىت كەتتى. ئۇنى باشتىن ئاخىر تەپسىلىي چۈشەندۈرۈشۈم ئۈچۈن سائەتلەپ ۋاقىت كېتىدۇ بىز تارىخىي ئەمەلىيەتكە قارىغىنىمىزدا يۇقىرىقى قاراشلار خاتا شۇڭا مەن ئولپان تۈزۈمى ھەققىدە توختالغاندا يۇقىرىقى مەزمۇنلارنى تەكىتلەۋاتىمەن سىز ماقالىڭىزدە ئولپان تۈزۈمىنىڭ ئادالەتسىز بىر تۈزۈم ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپسىز. بۇ ھەقتە چۈشەنچە بەرگەن بولسىڭىز. مەن ئېيتقىنىمدەك، كۆپچىلىك خىتاينىڭ بۇ تەڭسىز سىستېمىسىنىڭ مەركىزىدە تۇرىدىغان ئۈستۈن دۆلەت ئىكەنلىكىنى، باشقىلارنىڭ خىتاي بىلەن سودا قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا باش ئەگكەنلىكىنى تونۇپ يەتتى. بۇ يەردە ئوتتۇرىغا قويۇلغان پىكىر بۇ ئىدى.

يەنە بىر مۇھىم ئىش، ئەگەر سىز پەقەت شەرقىي ئاسىيانىڭ، ئاسىيا قىتئەسىنىڭ شەرقىي قىسمىدىكى تارىخنىلا بايان قىلسىڭىز، ئەگەر سىز بۇلارنى پەقەت بىر يۈرۈش خىتاي سۇلالىسى دەپ ئىپادە قىلسىڭىز، ئۇنداقتا سىز باشقا نۇرغۇن كىشىلەرنى ۋە دۆلەتلەرنى سىرتتا تاشلاپ قويغان بولىسىز. شۇنداق ئەمەسمۇ؟ سىز تارىخنى بۇ شەكىلدە بايان قىلسىڭىز، قەبىلىلەرنىڭ ھەممىسىنى سىرتتا قويۇپ قويغان بولىسىز. بۇ شەكىلدە تارىخنى خاتىرىلەش ۋە بايان قىلىش خىتاي تارىخشۇناسلىقى ۋە خىتاي مەنبەلىرىدە كۆرۈلىدۇ. ئەمما خىتاي بولمىغان مىللەتلەر ۋە قەبىلىلەر ھەمىشە ئىككىنچى سىنىپ دەپ قارىلىدۇ. ئۇلار ھەمىشە ئاساسلىق ھېكايىنىڭ سىرتىدا قالغان. خىتاي سۇلالىسى بولمىغان باشقا نۇرغۇن دۆلەتلەر بار. مەسىلەن، تاڭغۇت ياكى غەربىي شىا، بۈگۈنكى خىتاينىڭ غەربىي شىمالىدا، ۋە غەربىي جەنۇبىدىكى دالىدا،

رەھمەت سىزگە. ئىشلىرىڭىز مۇۋەپپەقىيەتلىك بولسۇن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى.
خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردا چەت ئەللەردىكى خىتايغا مايىل بىر قىسىم ئاتالمىش تەتقىقاتچىلار ۋە سىياسەتچىلەرنىڭ ئېغىزى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنۇپ كەلمەكتە. بولۇپمۇ ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرىدىن بۇ يىلنىڭ باشلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا غەرب دۆلەتلىرىدىكى بىر قىسىم ئاتالمىش تەتقىقاتچىلار خىتايغا يانتاياق بولۇپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا چاپان ياپىدىغان ماقالىلەرنى ئېلان قىلىشقا باشلىغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا قاتارلىق ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى بۇنىڭغا قارىتا قاتتىق ئىنكاس قايتۇردى تۆەندە دىققىتىڭلار رادىيومىزنىڭ گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرى ئەكرەم تەييارلىغان پروگراممىدا بولسۇن.
ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاخىرلىشىشقا ئاز قالغان كۈنلەردە گېرمانىيەدىكى بىر قىسىم ياشانغان تەتقىقاتچىلار ئۆزلىرىنىڭ پروفېسسورلۇق ئۇنۋانى بىلەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىدىغان، خىتاينىڭ مىللىي سىياسىتىنى ئاقلايدىغان ماقالىلارنى ئېلان قىلىپ، گېرمانىيە جەمئىيىتىدە كۈچلۈك مەسخىرە ھەم تەنقىدلەرگە دۇچار بولغانىدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى كىرىشى بىلەنلا گېرمانىيەدىكى يەنە بىر قىسىم مەشھۇر سىياسەتچىلەر ۋە قەلەمكەشلەر ئۇۋىسىدىن چۇۋۇلۇپ چىقىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا چاپان ياپىدىغان زور ھەجىملىك ماقالىلارنى ئارقا ئارقىدىن ئېلان قىلىشقا باشلىدى. غەربتىكى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى يىللاردىن بۇيان خىتاي، غەرب دۆلەتلىرىدىكى پېنسىيەگە چىققان داڭلىق ئالىملارنى، سىياسەتچىلەرنى، مۇخبىرلارنى، پارلامېنت ئەزالىرىنى پارا بېرىش ئارقىلىق ئىندەككە كەلتۈرۈپ، ئۆزلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىشكە ئۇرۇنماقتا، دېگەن تەتقىقات نەتىجىلىرىنى ئوچۇق ئوتتۇرىغا قويۇپ كەلگەن بولۇپ، بۇ قاراشنىڭ راستلىقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى تېخىمۇ ھەسسىلەپ ئاشكارىلىنىدىغانلىقى مەلۇم بولماقتا. ئون يەتتىنچى يانۋار گېرمانىيەدىكى قىزىق لىنىيە تور ژۇرنىلى ھېسابلانغان تېلېپولىس ژۇرنىلىدا ناتو بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىك، كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان رىقابەتنى تەھلىل قىلىش ناملىق ئۈچ قىسىملىق بىر ماقالە ئېلان قىلىنغان ئىدى. يىگىرمە بىرىنچى يانۋار كۈنى ئوخشاش بىر ماقالە يەنە خىتاي ۋە شىنجاڭ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن ئەيىبلەشلەر رېئاللىقنىڭ تەكشۈرۈشىگە دۇچ كەلمەكتە دېگەن نامدا ئېلان قىلىندى. بۇنىڭغا ماس ھالدا يىگىرمىنچى يانۋار كۈنى ئاز سانلىقلارغا زۇلۇم قىلىشمۇ ياكى غەربنىڭ تەتۈر تەشۋىقاتىمۇ ناملىق بىر ماقالە بېرلىنلىقلار گېزىتىدە ئېلان قىلىنىپ، گېرمانىيەدىكى باشقا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا كۆچۈرۈپ تارقىتىلىشقا باشلىدى. بۇ ماقالىلارنى ئېلان قىلغۇچىلار گېرمانىيەدىكى تونۇلغان سىياسەتچىلەر ۋە گېزىت تەھرىرلىرى ئىدى. ناتو بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىك، كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان رىقابەتنى تەھلىل قىلىش ناملىق ئۈچ قىسىملىق ماقالە ياكى بۇ ماقالىنىڭ يەنە بىر ۋارىيانتى بولغان خىتاي ۋە شىنجاڭ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن ئەيىبلەشلەر رېئاللىقنىڭ تەكشۈرۈشىگە دۇچ كەلمەكتە ناملىق ماقالىغا مۇنداق ئىبارىلەر كىرىش سۆز قىلىنغان. ئىنسانىيەت تارىخىدىكى پەۋقۇلئاددە زور جىنايەت ھېسابلىنىدىغان ئورۋېلچە ئومۇميۈزلۈك نازارەت قىلىش شەكلى بىلەن پۈتۈن شىنجاڭنى ئۈستى ئوچۇق تۈرمە سىياقىدا تەسۋىرلەشلەرمۇ بەلكىم كىشىلەرنىڭ غەزەپلىرىنى يۈكسەلتىشكە كۇپايە قىلماسلىقى مۇمكىن. ماقالىنىڭ مۇقەددىمىسىدە مۇنداق بايانلارغا ئورۇن بېرىلگەن، خىتاي باش كۆتۈرگەنسېرى ئۇنىڭغا بولغان قارشىلىقلارمۇ يۈكسىلىۋاتىدۇ، ئەڭ ئېغىر بېسىم ناتو، يەنى شىمالىي ئاتلانتىك ئوكيان ئەھدى تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەردىن كەلمەكتە. بۇ سۈركىلىشلەرنىڭ يەنە قانداق تەرەققىي قىلىشىغا نەزەر سالايلى. ئىقتىسادىي جەھەتتىن يۈكسىلىۋاتقان ۋە سىياسىي جەھەتتىن كۈچىيىۋاتقان خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى توغرىسىدا ھازىر ناتوغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ سىياسىي سەھنىلىرىدىكى ھەم ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىكى دوكلاتلار ۋە مۇنازىرىلەرنىڭ ئۇرغۇلىرىمۇ كۈچىيىپ بارماقتا. يالغۇز بۇلا ئەمەس، خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەر ئەمدى ھەمكارلىقتىن رىقابەت دەرىجىسىگە قاراپ تەرەققىي قىلماقتا. ماقالىنىڭ ئەسلى باش تېمىسى ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىۋاتقان ناتوغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتلەرنى يورۇتۇپ بېرىشنى ئاساسىي مەزمۇن قىلغان بولۇپ، گېرمانىيە ھامبۇرگ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سەكسەن بەش ياشلىق پروفېسسورى ۋە تونۇلغان سىياسەتچى نورمان پېخ مەزكۇر ماقالىسىدا ئالدى بىلەن خەلقئارادىكى خىتاينى يامان كۆرۈشكە سەۋەب بولغان بەزى ئامىللارنى بىر قۇر نەزەردىن ئۆتكۈزگەندىن كېيىن، خىتاينىڭ سىياسەتلىرىدە توغرا بولغان تەرەپلىرىنى ئاتالمىش پاكىتلار ئاساسىدا ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۇنىڭ ئادۋوكاتلىقىنى قىلماقچى بولغان. ئاشۇنداق ياللانغان بىر قىسىم ئاتالمىش پروفېسسورلارنى ھەر خىل سېتىۋېلىش ئۇسۇللىرى بىلەن ئۆزىگە خىزمەت قىلغۇزۇۋاتىدۇ. بىر قىسىم غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشى، خىتايغا قارىتا ھەر تۈرلۈك جازا تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇشى، ھەر ساھە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ بۇ جەھەتتىكى كۈچلۈك بېسىمى ۋە ھازىرغا قەدەر ئېلان قىلىنىپ كەلگەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا دائىر مەلۇماتلارنىڭ نۆۋەتتە خىتاينى ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي جەھەتتىن ئېغىر بېسىم ئاستىدا قويۇۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ خۇسۇستا توختالغاندا، خىتاينىڭ خەلقئارالىق بېسىملاردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ھەر تۈرلۈك چارىلەرگە مۇراجىئەت قىلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى خېلى بىر مەزگىلگىچە تامامەن ئىنكار قىلىش پوزىتسىيىسىنى تۇتۇپ كەلگەن بولسىمۇ، ئەمما كېيىنكى يىللاردا ئوتتۇرىغا چىققان مەخپىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا خەلقئارادىكى تەسىرلىك تەتقىقات مەركەزلىرىنىڭ پاكىتلارغا ئاساسلىنىپ ئېلان قىلغان دوكلاتلىرى،

ھەتتا خىتاي ئەمەلدارلىرىنى ئامېرىكا باشلىق، ياۋروپا ئىتتىپاقى باشلىق دۆلەتلەرنىڭ جىددىي شەكىلدە ئۇلارغا جازا ئېلان قىلىش، قارا تىزىملىككە كىرگۈزۈش، خىتاي شىركەتلىرىنى جازالاشقا ئوخشايدىغان خەلقئارادىكى خىتايغا نىسبەتەن بېرىۋاتقان بېسىملارنىڭ كۈچلىنىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئىقتىسادىي جەھەتتىنمۇ مەلۇم دەرىجىدە قاتتىق ھالسىزلاندۇردى ۋە دۇنيادىكى ئوبرازىغىمۇ قاتتىق تەسىر قىلدى. ماقالىنىڭ كۈچىيىۋاتقان سۈركىلىشلەر، خىتاي، ناتوغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ جىددىي نىشانى ناملىق بىرىنجى بۆلىكىدە ئەنگلىيە باش مىنىستىرى رىشى سۇناكنىڭ خىتاينى ئىچكى ۋە خەلقئارالىق بىخەتەرلىك ئۈچۈن ئەڭ زور تەھدىت، خىتاي تېخنىكا ئوغرىلايدۇ، خىتاي ئۇنىۋېرسىتېتلارغا سىڭىپ كىرىدۇ دېگەن سۆزلىرىگە ئورۇن بېرىش بىلەن بىرگە، پېكىن رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننى قوللايدۇ. بۇ ئۇرۇشتا ئۇكرائىناغا قارشى تۇرىدۇ ھەمدە تەيۋەنگە تەھدىت سالىدۇ دېگەن جۈملىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەندىن كېيىن پىكرىنى مەزكۇر ماقالىنىڭ ئاساسلىق تېمىسى بولغان ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە مەركەزلەشتۈرىدۇ. ماقالىنىڭ ئۇلار شىنجاڭ ۋە خوڭكوڭدا ئۆز پۇقرالىرىنى قىينايدۇ، تۈرمىگە تاشلايدۇ ۋە ئۆزگەرتىدۇ ناملىق بۆلىكىدە مۇنداق بايان قىلىدۇ، خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى جازاغا ئۇچرىماقتا ھەمدە سودا ساھەسىدە يۈز بەرگەندەك ئىلىم-پەن ساھەسىدىمۇ ھەمكارلىقلاردىن ئاگاھلاندۇرۇلماقتا. بۇ خىل سۈركىلىشلەرنىڭ سەۋەبى نېمە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئامېرىكا ۋە ئۇنىڭ ناتودىكى ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگۈسى ھەربىي توقۇنۇشلار ھەققىدە كىشىلەر ئاللىقاچان ئاشكارا مۇنازىرىلەرنى قانات يايدۇرماقتا. بۇ مۇنازىرىلەرنىڭ ئاساسلىق ئېلېمېنتى تىبەتتىكى، بولۇپمۇ يىللاردىن بۇيان شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتا يۈرگۈزۈلۈپ كەلگەن ئېغىر دەرىجىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى خىتاينى ئەيىبلەشنىڭ بىر قورالى قىلىۋېلىنغان بولۇشى مۇمكىن. فرانسىيە، گوللاندىيە، كانادا پارلامېنتلىرى خىتاينى ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن ئەيىبلىدى. ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بايدېن ھاكىمىيەت بېشىغا چىقىپلا، خىتاي شىنجاڭدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتىدۇ، بۇنىڭ بەدىلىنى ئۆتەيدۇ، دېدى.

تۈرلۈك بىمەنە تەشۋىقاتلىرىنى بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق ھالدا قانات يايدۇرۇۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى.
سۆز ئەركىنلىكى كىشىلىك ھوقۇقنىڭكى مۇقەددەس بىر پارچىسى بولغاچقا، يامان غەرەزلىك كىشىلەرمۇ، جۈملىدىن خىتاي ھاكىمىيىتى ۋە ئۇنىڭ چەت ئەلدىكى چوماقچىلىرىمۇ مۇشۇ يوچۇقتىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە، بۇ ھەقىقەتتىن تامامەن چەتنىگەن،

مۇھىم بىر كۈن تەرتىپكە كەۋاتىدۇ، مانا مۇشۇنداق بىر پەيتتە خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆزىگە سېتىلغان ۋە ئۆزىگە پوزىتىپ قارايدىغان ئاتالمىش سىياسەتچى ۋە ئاكادېمىكلارنىڭ تىلى ئارقىلىق گېرمانىيەدە بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يەنە بىر قېتىم كۈن تەرتىپكە كىرىشنىڭكى ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مانا مۇشۇنداق بىمەنە سۆزلەرنى ئەپ چىقىۋاتىدۇ دەپ ئويلايمەن.
ناتو بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىك، كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان رىقابەتنى تەھلىل قىلىش ناملىق ئۈچ قىسىملىق بۇ ماقالىدا كىملەرنىڭ خىتاينى يەنە قانداق جىنايەتلىرى بىلەن ئەيىبلىگەنلىكىگە دائىر بەزى دىققەتكە سازاۋەر تېمىلارمۇ بايان قىلىنغان بولۇپ، بۇ ھەقتە كېيىنكى قېتىملىق پروگراممىمىزدا مەلۇمات بېرىشكە تىرىشىمىز. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. يېقىندا ئالمۇتا ۋىلايىتى ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسىنىڭ بايسېيىت يېزىسىدا تەشكىللەنگەن ياشلار مەشرىپى ئۇلۇغ مۇتەپەككۇر شائىر ئەلىشىر ناۋايىغا بېغىشلانغان بولۇپ ئۇنىڭدا مەشرەپ ئەھلىگە مۇتەپەككۇر شائىر ئەلىشىر ناۋايىنىڭ ھاياتى ۋە پائالىيەتلىرى ھەققىدىمۇ مەلۇمات بېرىلگەن تۆۋەندە بۇ مەشرەپ ھەققىدىكى تەپسىلىي خەۋەرنى قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ ئۆرپ-ئادەتلىرىنى، مىللىي ئەنئەنىلىرىنى قايتا تىكلەش ۋە يەنىمۇ راۋاجلاندۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە. ئەنە شۇلارنىڭ بىرى مەشرەپ ھەر خىل شەكىللەردە ۋە دەرىجىلەردە تەرەققىي ئېتىشكە باشلىدى. يېقىندا ئالمۇتا ۋىلايىتى ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسىنىڭ بايسېيىت يېزىسىدا ئۆتكەن ياشلار مەشرىپى شۇنىڭ يەنە بىر يارقىن مىسالىدۇر. چېلەك رايونلۇق ئۈمىد ياشلار مەشرىپىنىڭ نۆۋەتتىكى ئولتۇرۇشىغا مالىۋاي يۇرت جامائىتى ساھىبخانلىق قىلغان. مەزكۇر مەشرەپ ئەھلى ھەر يىلى ئالدىن ئالا بەلگىلەنگەن ماۋزۇ بويىچە ئوتتۇز ئوغۇلنىڭ بېشىنى قوشۇپ كەلگەن ئىدى. بۇ يىل بولسا مەشرەپ بۈيۈك مۇتەپەككۇر شائىر ئالىشىر ناۋايىنىڭ ھاياتى ۋە ئىجادىغا بېغىشلانغان. مەشرەپتە ئۈمىد مەشرەپ ئەھلىنىڭ ئەزاسى دولقۇن يۈسۈپوف بىزنىڭ ئۇيغۇر تىلىمىزنى دۇنياغا تونۇتقان ماۋزۇسىدا دوكلات قىلدى. ئۇ مۇتەپەككۇر شائىر ئەلىشىر ناۋايىنىڭ ھاياتى ۋە پائالىيىتى ھەققىدە تەپسىلىي توختالدى. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان جۇمھۇرىيەتلىك ياشلار مەشرىپىنىڭ ئەزاسى رەفىدىن سەۋىردىنوف ئەپەندى مۇنداق دېدى. ئۆتكەن مەۋسۇمدا مەشرەپ خەلقىمىزنىڭ ئۆرپ-ئادەت ۋە رەسىم-قائىدىلىرىگە بېغىشلىغان بولسا، بىيىل داڭلىق ئۇيغۇر ئالىم ۋە شائىر-يازغۇچىلىرىمىزغا ئاتايدىغان بولدۇق. شۇڭلاشقا مالىۋاي ژۇت جامائىتى ساھىبخانلىقىدا ئۆتكەن مەزكۇر مەشرەپ ئۇلۇغ مۇتەپەككۇر ۋە شائىر ئەلىشىر ناۋايىنىڭ ھاياتى ۋە پائالىيىتىگە بېغىشلاندى. مەشرەپ رەسمىي ئېچىلىپ باشتىلا مېھمانلارغا سۆز بېرىلىپ، كۆزگە كۆرۈنگەن زىيالىيلىرىمىز، جەمئىيەتلىك ئىشلارنىڭ ئاكتىۋىستلىرى بۈگۈنكى كۈندە ئېلىمىزدا يۈز بېرىۋاتقان ۋەقەلەر، خەلقىمىزنىڭ مىللىي قەدرىيىتىنى ساقلاشتا يۈرگۈزۈۋاتقان ئىشلار، ئالدىمىزدا تۇرغان مۇھىم مەسىلىلەر ھەققىدە ئۆز ئويلىرىنى ئېيتتى. ئاندىن ئۇلار مەدەنىيىتىمىز تەرەققىياتىغا زور تۆھپىلەرنى قوشۇپ كېلىۋاتقان بىر قاتار مەشرەپ ۋەكىللىرىگە، جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنو مەركىزى تەرىپىدىن تەسىس قىلغان ساخاۋەت، غەمخور مېداللىرىنى ۋە قازاقىستان ئۇيغۇر ياشلار بىرلىكى تەرىپىدىن پەخرىي يارلىقلارنى تەنتەنىلىك تاپشۇردى.
رەفىدىن سەيۋىردىنوف يەنە مۇنداق دېدى.
ئاندىن مەشرەپ ئۆز قائىدە يوسۇنلىرى ئاساسىدا ئۆتۈپ، دەسلەپ ئەلىشىر ناۋايى ھەققىدە ئەتراپلىق ۋە تەپسىلىي دوكلات قىلىندى. ئاساسىي مەقسەت بۈيۈك ئەللامىنىڭ بىپايان تۆھپىسىنى ئۆسكۈلەڭ ئەۋلادنىڭ بويىغا سىڭدۈرۈش ئىدى. مەشرەپتە ئادەتتىكىدەك ئەكبەرجان نۇرخالىق بىلەن ياقۇپجان تايىروفنىڭ خۇش چاقچاقلىرى ئەۋجىگە چىقتى. بۇ كۈنى سەنئەتكارلار يۇرتى ئاتالغان مالىۋاي يېزىسىدىن چىققان قۇدۇس غوجامياروف نامىدىكى جۇمھۇرىيەتلىك دۆلەت ئاكادېمىيەلىق ئۇيغۇر مۇزىكا كومېدىيە تىياتىرى، ناۋا فولكلورلۇق ئانسامبىلىنىڭ ناخشىچىسى، ياش مۇقامچى مىھرات ئەخمەتجان، تەڭرىتاغ مىللىي چالغۇ ئانسامبىلى، شادلىق ئېسترادا ئانسامبىلى ۋە مالىۋاي ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ سەنئەت ئۆمىكىنىڭ ھەۋەسكارلىرى ئۆزلىرىنىڭ يېقىملىق ناخشا-سازلىرى بىلەن كۆپچىلىكنى قايىل قىلدى. مەشرەپ ياشلىرىمىزدا چوڭ تەسىرات قالدۇردى. خەلقىمىزنىڭ مەشرەپ ئوخشاش مەدەنىي مىراسلىرىنى ئۇنتۇماي كېيىنكى ئەۋلادلىرىمىزغا قالدۇرۇش بىزنىڭ ئاساسىي ۋەزىپىمىز بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بايسىتتە ئۆتكەن مەزكۇر مەشرەپتە سۆزگە چىققان مالىۋاي يۇرتىنىڭ ئاقساقالى ئىمىنجان يۇنۇسوف قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر ياشلىرى ئۈچۈن ئۆز مىللىي مەدەنىيىتىنى، سەنئىتىنى، مائارىپىنى، ئەدەبىياتىنى ساقلاپ قېلىشقا بارلىق شارائىتلارنىڭ يارىتىلغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. مەملىكىتىمىز قازاقىستان ياشلارغا شەرت-شارائىت ياراتتى، ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىنى، سەنئىتىنى، ئەدەبىيات، تارىخىنى، ئۆرپ-ئادەتنى يۈكسەكلەندۈرۈشكە. شۇنىڭ بارلىقىنى ئۆكتە تۇرىدىغان ياشلار سىلەر. مەن ئۇلارنىڭ بىرى. ياشلار دېگەن. ئۆزۈم مەن شائىر ئەمەس، بىراق ئۆزۈمنىڭ ئىشقىمنى ھېچ يەرگە چىقماسنى بىلدۈرمەكچىمەن. ياشلار، ۋەتەننىڭ كېلەچەك مۈرىسى ياشلار، كېلەچەكنىڭ تالماس قوللىرى ياشلار، خەلقنىڭ نامىنى ئۆچۈرمەس ياشلار، كېلەچەك ئامانەت ئىگىسى ياشلار. جۇمھۇرىيەتلىك ياشلار مەشرىپىنىڭ بېگى رۇفات ئابلىزوف، ئۈمىد ياشلار مەشرىپىگە تەكلىپ قىلىنغان مالىۋاي يېزىلىق رايونىنىڭ ھاكىمى سانات نارىنبايېفقا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي دوپپىسىنى كىيدۈردى. ئۇ مەشرەپنىڭ ئۇيغۇرلار ھاياتىدا تۇتقان ئورنىنىڭ بۈگۈنكى كۈندىمۇ مۇھىملىقىنى يوقاتمىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. مانا ئاتىلىرىمىز ئېيتىپ كەتكەندەك، بۇ مەشرەپ دېگەن بىزنىڭ ئۆرپ-ئادىتىمىز، ئاتا بوۋىمىزدىن كېلىۋاتقان بۇ مەشرەپتە پەقەت ئويۇن، كۈلكە، چاقچاقلا ئەمەس، تەربىيىما مۇشۇ يەردە ماڭىدۇ، بىزنىڭ مەملىكىتىمىز، پرېزىدېنتىمىز ھەر قاچان مانا ھەر بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىشقا ئۆزىنىڭ ئۈلۈشىنى قوشۇپ، شۇنداق مۇمكىنچىلىكلەر بېرىۋاتىدۇ. تىلىمىزنى ساقلاپ قېلىشقا، مەكتەپلەرنى ساقلاپ قېلىشقا، تېئاتر، گېزىتلىرىمىز بار، ئىلايىم ئەشۇلارنى ساقلاپ قېلىدىغان مانا مەشەدە ئولتۇرغان بىز ھەممىمىز. مۇنۇ بىزنىڭ مېنىڭ قولۇمدىكى مۇشۇ يىگىت باشلىرى بىلەن مەسلىھەتلىشىپ،

جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ مەشرىپىنى قۇرۇشتىن ئاۋۋال نۇرغۇن ياشلار بىلەن ئارىلاشتۇق. باشقا مەھەللىلەرگە بېرىپ تويلارغا قاتناشتۇق. بىر بىرىمىزنى تونۇمىغانلىقتىن كۆپ يەرلەردە بىر بىرىمىزنى خاپا قىلغان جاغدايلارمۇ بولدى. ئۇيغۇر ياشلىرى نېمىشقا بىرىكمەيمىز، نېمىشقا بىز ياشلارنىڭ مەشرىپىنى قۇرمايمىز دېگەن پىكىرلەر كەلدى. شۇ پىكىرلەرگە ئاساسلىنىپ جۇمھۇرىيەتلىك ياشلارنىڭ مەشرىپىنى قۇرۇشقا كۈچ سالدۇق. بۇ مەشرەپنى قۇرۇشتىكى ئاساسىي مەقسەت مىللىي ئۆرپ-ئادەتلىرىمىزنى ساقلاش، ئانا تىلىمىزنى ئۇنتۇماسلىق ۋە ئۇيغۇرلار زىچ ئورۇنلاشقان ھەر بىر مەھەللىدە بەش يىلنىڭ ئىچىدە ئۆزلىرىنىڭ كىچىك مەشرەپلىرىنى قۇرۇپ، بارلىق ئۇيغۇر ياشلىرىنى شۇ مەشرەپكە قوشۇپ، بېشىنى بىرىكتۈرۈش بولغان. رۇفات ئابلىزوف قازاقىستاندىكى بىر نەچچە مەشرەپلەرگە قاتنىشىپ، ياشلارنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىكى ئورنى ھەققىدە ئۆز پىكىر-تەكلىپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كەلمەكتە. ئۇ ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ رولىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان ئىشلارنى ئاتقۇرۇشقا تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى. ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى ئۇيغۇرلار زىچ ئورۇنلاشقان بارلىق يۇرتلاردىكى ياشلارنىڭ قوللاپ-قۇۋۋەتلىشى بىلەن جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنومەدەنىيەت مەركىزى يېنىدا جۇمھۇرىيەتلىك ياشلارنىڭ مەشرىپىنى قۇردۇق. شۇ مەشرەپتىن كېيىن ھەر ئايدا ھەر بىر مەھەللە ئۆزلىرىنىڭ ياشلىرى بىلەن نۆۋەت-نۆۋەت ساھىبخان رېتىدە جۇمھۇرىيەتلىك ياشلارنىڭ مەشرىپىنى ئۇيۇشتۇردى. ھەر بىر مەشرەپ ئاتاقلىق ئادەملەرگە ئاتاپ ئۆتكۈزۈلدى. مۇشۇنداق مەشرەپلەردىن كېيىن ئۇيغۇرلار زىچ ئورۇنلاشقان مەھەللىلەردە كىچىك-كىچىك مەشرەپلەر قۇرۇلۇپ، بارلىق ياشلار مەشرەپكە قاتنىشىپ بىرىكىشكە باشلىدى. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن جۇمھۇرىيەتلىك ياشلارنىڭ مەشرىپىنى قۇرۇشتىكى ئاساسىي مەقسىتىمىزگە يەتتۇق دەپ ئىشەنچلىك ئېيتالايمىز. جۇمھۇرىيەتلىك ياشلارنىڭ مەشرىپى نامىدىن داۋاملىق تۈردە قولىمىزدىن كەلگىچە ئۇيغۇر مەكتەپلىرىگە ياردەم قىلدۇق. ھازىرمۇ ھەرقانداق خەيرخاھلىق ئىشلاردىن چەتتە قالماي كېلىۋاتىمىز. پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، مۇشۇ ۋاقىت ئارىلىقىدا جۇمھۇرىيەتلىك ياشلارنىڭ مەشرىپىنى قۇرۇشقا كۆپ كۈچ چىقارغان، مۇشۇ كۈنگىچە بىللە ئىشلەپ كېلىۋاتقان ھەر بىر مەلىنىڭ ئوتتۇز ئوغلىغا چىن كۆڭلۈمدىن ئۆز مىننەتدارلىقىمنى بىلدۈرىمەن. رۇفات ئابلىزوف پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، مۇشۇ ۋاقىت ئارىلىقىدا جۇمھۇرىيەتلىك ياشلارنىڭ مەشرىپىنى قۇرۇشقا كۆپ كۈچ چىقارغان، مۇشۇ كۈنگىچە بىللە ئىشلەپ كېلىۋاتقان ھەر بىر يېزا، مەھەللىنىڭ ئوتتۇز ئوغلىغا چىن كۆڭلىدىن ئۆز مىننەتدارلىقىنى بىلدۈردى.

بۇنىڭغا قارشى بولغان ئۇيغۇر ياشلىرى مەسىلەن مىڭ توققۇز يۈز توقسەن يەتتىنچى يىلى بەشىنچى فېۋرالدا ئۆزلىرىنىڭ ئىنسانىي ھەقلىرىنى قوغداش ئۈچۈن غۇلجا شەھىرىدە تىنچلىق نامايىشقا چىققان. لېكىن نامايىش ئوققا تۇتۇلۇپ، ئۇنى تەشكىللىگۈچىلەر ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى. يۈزلىگەن، مىڭلىغان ياشلار تۈرمىلەرگە تاشلانغان ئىدى.